From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນທີ່ lao.voanews.com ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ໃນລາຍການຂ່າວພາສາລາວມື້ນີ້ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບທ່ານໄບເດັນ ແລະ ກະສັດແຫ່ງປະເທດຈໍແດນ ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຣາຟາໃນ ເຂດກາຊາ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍງານເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ລາຍການສອນພາສາອັງກິດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນ ພວກເຮົາຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາສຳລັບວັນພຸດມື້ນີ້ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີ ດັ່ງນີ້ ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕ້ອງຕິທ່ານທຣຳ ສຳລັບຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບເນໂຕ ແລະ ຊຸກຍູ້ພັກຣີພັບບລີກັນ ຈົ່ງໃຫ້ທຶນແກ່ຢູເຄຣນ ສະພາສູງສະຫະລັດອະນຸມັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເທື່ອກ່ຽວກັບແຜນການຢຸດຍິງຮອບໃໝ່ ຂະນະທີ່ຄວາມເປັນຫ່ວງເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບເມືອງຣາຟາ ຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄຊຈະເລີນສຸກ ແລະ ສະບ າຍດີ ພຸດທະສອນ ແລະ ທິບສຸດາ ຂ່າວເດັ່ນສຳລັບມື້ນີ້ກໍແມ່ນສົງຄາມຂອງອິສຣາແອລໃນກາຊາເນາະ ກໍມີການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັນ ກ່ຽວກັບ ອາ ການຢຸດຍິງໃໝ່ ຮອບໃໝ່ ແລະ ການປ່ອຍຕົວປະກັນ ຊຶ່ງບໍ່ມີຄວາມ ຄືບໜ້າ ແລະ ອີກເລື່ອງໜຶ່ງກໍແມ່ນສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂຈມຕີຕໍ່ກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍໃນໄຄຣເມຍ ແລະ ເງິນງົບປະມານຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງພວກເຮົາມີລາຍງານຂ່າວຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ມາສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປາໄສໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ຄຳວິພາກວິຈານທີ່ໜັກໜ່ວງເຖິງອົງການເນໂຕຂອງຜູ້ທ້າຊີງ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຫາທາງ ສ້າງພາບພົດໃນການສະໜັບສະໜູນສຳລັບອະດີດປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຄືໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງອາເມລິກາ ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຕັດສິນໃຈວ່າຈະສະໜັບສະໜູນມາດຕະກ ານຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນຫຼືບໍ່ ທີ່ຕ້ອງເລືອກຈະຢືນຢູ່ກັບອາເມລິກາ ຫຼື ທ່ານທຣຳ ທ່ານໄບເດັນກ່າວ ໃນການກ່າວຖະແຫຼງຢູ່ທຳນຽບຂາວ ທ່ ານໄບເດັນກ່າວຕ້ອງຕິຄວາມເຫັນໃນທ້າຍສັບປະດາ ເຊິ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອຕອນທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ ທ່ານຈະບໍ່ປ້ອງກັນບັນດາສະມາຊິກ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຜູກມັດທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກຸ່ມ ແລະ ວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງ ທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຂົາ ໝາຍເ ຖິງຣັດເຊຍ ເຮັດຈັ່ງໃດກໍໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວ ເມື່ອທ່ານກ່າວຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງປະເທດຄົນໜຶ່ງ ບໍ່ມີປະທານາທິບໍດີຜູ້ໃດໃນປະຫວັດສາດຂອງພວກເຮົາທີ່ເຄີຍກົ້ມຫົວລົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ ນຳຜະເດັດການຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ພຸດທະສອນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃຫ້ຮັບຜ່ ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 95 ຕື້ໂດລາ ສຳລັບຢູເຄຣນ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານໃນສະພາຕ່ຳທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບລິກັນກໍຕາມ ທ່ານໄບເດັນໄ ດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງປະທານສະພາຕ່ຳໃຫ້ນຳພາ ສະພາຕ່ຳຄົບຄະນະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂະເຈົ້າ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີສຽງຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນສ ະພາຕ່ຳກີດກັນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກລົງຄະແນນສຽງເອົາ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວດ້ວຍຄະແນນສຽງ 70 ຕໍ່ 29 ດ້ວຍພັກຣີພັບລິກັນເຂົ້າຮ່ ວມຫຼາຍກວ່າ 10 ຄົນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມຄຣັດທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສະກີ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍກ່າວວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສ ະຫະລັດຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງຊີວິດຂອງມະນຸດຈາກການກໍ່ການຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊເລນສະກີກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຊາວອາເມລິກັນຈະນຳເອົາສັນຕິພາບມາສູ່ຢູເຄຣນໄວຂຶ້ນ ແລະ ນຳເອົາຄວາມໝັ້ນຄົງມາສູ່ໂລກ ທີ່ມີຜົນມາຈາກການຮັກສາຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີໃຫ້ ຊາວອາເມລິກັນທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນໃນໂລກທີ່ເສລີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຊັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມາດຕະການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນຮ່າງກົດໝາຍຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສຸດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃນສະພາສູງ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພຽງສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົ ງແຫ່ງຊາດ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພັນທະມິດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະຊາທິປະໄຕດັ່ງທີ່ພວກເຮົາຮູ້ ທ່ານໄດ້ຊີ້ເຖິງການສະໜັບສະໜູນຈາກສອງພັກການເມືອງ ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່ າການລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳຈະມີຜົນອອກມາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະຫະລັດ ອິດສະຣາແອນ ກາຕາ ແລະ ອີຈິບ ໄດ້ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາຢູ່ທີ່ໄຄໂຣ ເມື່ອວັນອັງຄານວານ ນີ້ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງຮອບໃໝ່ໃນກາຊາ ຫຼື ການປ່ອຍຕົວພວກໂຕປະກັນຕື່ມອີກ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອີຈິບທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາ ເປັນໄປໃນທາງບວກ ແລະ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປອີກ 3 ມື້ ໃນຂະນະດຽວກັນ ບັນດາຜູ້ນຳຂອງຕ່າງປະເທດຮຽກຮ້ອງຕໍ່ອິດສະຣາແອນໃຫ້ໂຈະແຜນການໂຈມຕີທາງພາກພື້ນດິນ ຕໍ່ພື້ນທີ່ທາງພາກໃຕ້ເມືອງຣາຟາ ຂອງປາເລສະຕາຍ ອິດສະຣາແອນກ່າວວ່າ ຕົນຕ້ອງຖອນຮາກຖອນໂຄນ 4 ກອງພົນຂອງພວກນັກລົບກຸ່ມຮາມາສ ທີ່ພັກພິງຢູ່ພາຍໃນປະຊາຊົນຊາວປາເລສະຕາຍຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນທີ່ຫຼົບໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ກອງກ ຳລັງຂອງອິດສະຣາແອນໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຊ່ວຍເອົາຕົວປະກັນ 2 ຄົນຢູ່ໃນຣາຟາອອກມາໄດ້ ແຕ່ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ 74 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການປະຕິບັດງານນັ້ນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະ ຊາຊາດ ທ່ານ Antonio Guterres ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ຄວາມຫວັງອັນຈິງໃຈຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງເພື່ອປ່ອຍຕົວປະກັນທັງຫຼາຍ ແລະ ການຍຸຕິຂອງການສູ້ລົບກັນແບບໃດແບບໜຶ່ງ ຈົ່ງໃຫ້ປະ ສົບຜົນສຳເລັດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການບຸກໂຈມຕີແບບເຕັມສ່ວນຕໍ່ Rafah ບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງລະບົບດ້ານມະນຸດສະທຳແມ່ນຢູ່ທີ່ແຫ່ງນີ້ ແລະ ວ່າຈະມີຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງຮ້າຍແຮງ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງ Washington DC ຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຂອງເຮົາຕໍ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການ ກວດສອບທາງກົດໝາຍໃນລະດັບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ກົດດັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ຈະຍາດເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວມາຄືນ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ອາດໄດ້ຮັ ບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ກ່ຽວກັບລະດັບ ຂອງການດຳເນີນຄະດີທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ 4 ຄະດີຂອງທ່ານ ທີ່ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ການຮັບຟັງ ຂໍອະໄພ ການຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ສ ຳຄັນໃນລັດ Georgia ແລະ Florida ຈະຊ່ວຍພິຈາລະນາທິດທາງຂອງຄະດີຕ່າງໆໃນລັດທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຕາຕະລາງຂອງການດຳເນີນຄະດີໃນລັດ New York ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ພິພາກສາໃນຄະດີນັ້ນໃນວັນພຸດ ມື້ອື່ນ ແລະ ສຸດທ້າຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Washington ທ່ານ Trump ແມ່ນກຳລັງຂໍອຸທອນ ສານສູງສຸດໃຫ້ຟັງການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານທີ່ຖືກປະຕິເສດໂດຍສານຊັ້ນຕົ້ນ ເຊິ່ງໃນຖານະເປັນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກເ ວັ້ນຈາກການລົງໂທດທາງອາຍາທັງໝົດ ມັນທຽບເທົ່າກັບຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ໄຊຈະເລີນສຸກ ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ທຳລາຍກຳປັ່ນຍົກພົນ ຂຶ້ນບົກຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງກອງທັບເຮືອຣັດເຊຍ ທີ່ຈອດຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລດຳ ໃກ້ກັບແຫຼມໄຄຣເມຍທີ່ຣັດເຊຍຍຶດຄອງ ກອງທັບຢູເຄຣນໄດ້ລະບຸກຳປັ່ນຂອງຣັດເຊຍຊື່ວ່າ ຊີຊາ ຄູນິຄອບ ແລະ ກ່າວວ່າໃນເວ ລາທຳການໂຈມຕີນັ້ນ ມັນຈອດຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳໃກ້ກັບເມືອງ Alupka ຍັງບໍ່ທັນມີການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃດໆໃນທັນທີຈາກຣັດເຊຍ ກອງກຳລັງຂອງຢູເຄຣນໄດ້ທຳລາຍກຳປັ່ນທະເລດຳຫຼາຍລຳຂອງຣັດເ ຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍດຳເນີນການໂຈມຕີຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມອັດຕາເປັນເວລາເກືອບ 2 ປີຜ່ານມາ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍລາຍງານວ່າ ກອງກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ທຳລາ ຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຢູເຄຣນເກົ້າລຳໃນຕອນກາງຄືນ ໃນນັ້ນລວມມີ 6 ລຳຢູ່ບໍລິເວນທະເລດຳ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບອີກ 2 ລຳໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນຢູ່ບໍລິເວນພາ ກພື້ນ Belgorod ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງຖືກທຳລາຍຢູ່ບໍລິເວນເມືອງ Voronezh ພຸດທະສອນ ຣັດເຊຍໄດ້ປະກາດວ່ານາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອສໂຕເນຍ ທ່ານນາງ Kaja Kallas ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກບັນດາປະເທດໃນຢູໂຣບຕາເວັນອ ອກອື່ນໆ ເປັນບຸກຄົນທີ່ທາງການຣັດເຊຍຕ້ອງການຕົວ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອະນຸສອນສາ ອະນຸສອນສະຖານສົງຄາມຕ່າງໆ ສະໄໝສະຫະພາບໂຊວຽດ ຢູ່ໃນປະເທດຂອ ງພວກເຂົາເຈົ້າ ທ່ານນາງ ຄາລາສ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອື່ນໆ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລະເມີດກົດໝາຍຣັດເຊຍ ໃນການປອມແປງປະຫວັດສາດ ແລະ ຟື້ນຟູລັດທິນາຊີ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ການ ເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ທ່ານນາງ ຄາລາສ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຕໍ່ຄວາມຊົງຈຳທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ປະເທດຣັດເຊຍ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣມລິນ ທ່ານ ດີມິຕຣີ ເພສກອບ ໄດ້ກ່າວ ນີ້ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ປະມຸກຂອງອີກປະເທດໜຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າໄວ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ບັນຊີທີ່ກະຊວງພາຍໃນຕ້ອງການຕົວ ໄຊຈະເລີນສຸກ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະ ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ອອກຈາກໂຮງໝໍ ພໍດີທັນເວລາເພື່ອກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ໃນການປະຊຸມສຳຄັນທີ່ແນໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍ າດໃຫ້ອອກຈາກສູນການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ ວໍເຕີ ຣີດ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢ່າງເຕັມຮູບແບບຂອງທ່ານ ໃນເວລາບໍ່ຮອດສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງທີ່ອ ອກໂດຍທຳນຽບຫ້າແຈ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທັງທຳນຽບຂາວ ລັດຖະສະພາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມ ທັງໝົດລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ທ່ານ ອ ອສຕິນ ໄດ້ຢູ່ ວໍເຕີ ຣີດ ຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດ ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າຮັບການຮັກສາໃນໂຮງໝໍ ເນື່ອງຈາກສິ່ງທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນບັນຫາ ປັດສະວະທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບສຸກເສີນ ພຸດທະສອນ ປ ະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນ ຢູ່ທົ່ວດິນແດນທີ່ມີ 3 ເວລາແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ມີ 14,000 ເກາະດອນ ໄດ້ພາກັນໄປປ່ອນເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພານິຕິບັນຍັດ ຢູ່ໃນອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ທັງໝົດພາກັນເ ພັ່ງເລັງສາຍຕາໃສ່ການແຂ່ງຂັນຕໍ່ຜູ້ທີ່ສືບຕໍ່ ຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວິໂດໂດ ທີ່ຈະອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ 2 ສະໄໝ ສະໄໝລະ 5 ປີຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ມີຄົນມັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນລັດຖະ ມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດອາຍຸ 72 ປີ ທ່ານ ປຣາໂບໂວ ຊູບຽນໂຕ ທີ່ກຳລັງລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຄັ້ງທີ 3 ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ເສຍໄຊໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ວິໂດໂດ ມາແລ້ວ 2 ຄັ້ງ ທ່ານ ຊູບຽນໂຕ ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນ ຊາການກອງກຳລັງພິເສດ ໃນລະຫວ່າງການປົກຄອງທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຈອມຜະເດັດການ ທ່ານ ຊູຮາໂຕ ຈົນຮອດຍາມທີ່ທ່ານຖືກໄລ່ອອກໃນປີ 1998 ທ່າມກາງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ລັກພາຕົວນັກເຄື່ອນ ໄຫວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕາມຂ່າວພາກທີ 2 ໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກ ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ຂອງສະຫະລັດ ກະສັດ ອັບດູລລາ ທີ 2 ຂອງຈໍແດນ ເປັນຜູ້ນຳອາຣັບຄົນທຳອິດທີ່ມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 7 ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ດ້ວຍການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄ ບເດັນ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງໂຕປະກັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງເຂດກາຊາ ໃນຂະນະທີ່ອິສຣາແອລໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການໃນເມືອງຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ອານິຕາ ພ າວ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກທຳນຽບຂາວ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດ
ຄວາມຈິງຕ່າງໆຈາກເມືອງຣາຟາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ເຊິ່ງກອງກຳລັງຂອງອິສຣາແອລທຳການໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂຕປະກັນ 2 ຄົນທີ່ຖືກຈັບໄວ້ ນັບຕັ້ ງແຕ່ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮາມາສໃນວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ມີປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 67 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບອີກນັບບໍ່ຖ້ວນ ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ປະມານ 1.5 ລ້ານຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ເຊິ່ງມີ ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 5 ເທົ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ກະສັດອັບດຸລລາທີ 2 ຂອງຈໍແດນ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຜັກດັນໃຫ້ມີການປ່ອຍໂຕປະກັນ ແ ລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດກາຊາ ແຕ່ທ່າທີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານໃນເມືອງຣາຟາ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທ່ານໄບເດັ ນກ່າວຄຳເຕືອນຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ເຊິ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນໃນຣາຟາ ບໍ່ຄວນດຳເນີນການໄປໂດຍບໍ່ມີແຜນການທີ່ໜ້ າເຊື່ອຖື ແຜນການທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນທີ່ກຳລັງລີ້ໄພຢູ່ທີ່ນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ພວກເຮົາຍັງມີ ຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເຊັ່ນ ພວກເຮົາຄັດຄ້ານຕໍ່ການບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ອອກຈາກຂົງເຂດກາຊາ ແນວໃດກໍຕາມ ກະສັດອັບດຸລລາແມ່ນຈິງຈັງຫຼາຍ ເຊິ່ງພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ We cannot afford an Israeli attack on Rafah. It is certain to produce ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃສ່ເມືອງຣາຟາໄດ້ ມັນມີຄວາມແນ່ນອນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໄພພິບັດທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຄັ້ງໃໝ່ອີກ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ມີກ ານຢຸດເປັນເວລາຍາວນານກວ່ານີ້ ດຽວນີ້ ແລະ ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້ຕ້ອງສິ້ນສຸດລົງ ແນວໃດກໍຕາມ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກ່າວແບບພື້ນຖານໂດຍ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ ພວກເຮົາຄວນເຂົ້າໄປໃນເມືອງຣາຟາດ້ວຍການເສຍສົງຄາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ອິສຣາແອລ ໄປສູ່ກາ ນຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຕອບໂຕ້ທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລໃນຂົງເຂດກາຊາວ່າ ຢູ່ເໜືອຈຸດສູງສຸດ ແຕ່ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຄັດຄ້ານການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວ ໂດຍກ່າວໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ແທນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງໂຕປະກັນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຢຸດຍິງຢ່າງໜ້ອຍ 6 ອາທິດ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບການສື່ສານຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນ ຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ humanitarian pause, an extended pause ການຍຸຕິທາງ ເອີ ຊົ່ວຄາວທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ການຍຸຕິຊົ່ວຄາວທີ່ແກ່ຍາວດົນກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໃນເດືອນພະຈິກເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ ຈະຊ່ວ ຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາໂຕປະກັນທັງໝົດອອກມາໄດ້ ສາມາດນຳການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປຕື່ມ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຫວັງວ່າຈະນຳໄປສູ່ການຫາລືທີ່ສາມາດເຮັດ ໃຫ້ພວກເຮົາຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຫາຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານມະນຸດສະທຳກ່າວວ່າ ການປະທະກັນຮອບໃໝ່ຢູ່ໃນເມືອງຣາຟາແມ່ນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ ກຸ່ມຮາມາສ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ ຖືກກຳນົດໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີໃສ່ອິສຣາແອລໃນວັນທີ 7 ຕຸລາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 1,200 ຄົນ ແລະນຳໄປສູ່ສົງຄາມໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍການປະຕິບັດງານຂົງເ ຂດຢູ່ໃນຂົງເຂດຣາຟາວ່າເປັນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສຳລັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ມັນເປັນຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ ທິບສຸດາ VOA
ຊາວກະສິກອນລາວຍັງບໍ່ສາມາດສົ່ງງົວອອກໄປຈີນໄດ້ ເພາະການລ້ຽງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການກຳນົດຂອງຈີນ ຈຶ່ງຕ້ອງພາກັນໃຊ້ວິທີການລັກລອບລ້ຽງເພື່ອສົ່ງຂ້າມຊາຍແດນໄປຫວຽດນາມ ແທນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໃນສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວເປີດເຜີຍວ່າ ການລ້ຽງງົວໃນລະບົບຟາມທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຈີນ ພາຍໃຕ້ໂຄຕາທີ່ຈະນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ 500,000 ຕົວຕໍ່ປີ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ເລີຍ ເນື່ອງຈາກຊາວກະສິກອນລາວຂາດແຄນທັງໃນດ້ານເງິນທຶນ ດ້ານເທັ ກນິກການລ້ຽງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະແມ່ພັນງົວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຈີນ ແຕ່ວ່າໃນທົ່ວປະເທດມີຟາມງົວເຖິງ 658 ແຫ່ງ ແລະມີງົວຫຼາຍກວ່າ 95,000 ຕົວ ທີ່ຕ້ອງການສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວດ້ວຍການສົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມແທນ ແລະເຖິງແມ່ນວ່າທາງການຫວຽດນາມຈະກຳນົດໃຫ້ຕ້ອງກັກກັນງົວ ໄວ້ທີ່ຊາຍແດນເປັນເວລາ 14 ວັນ ກ່ອ ນຈະສົ່ງງົວຈາກລາວເຂົ້າໄປໃນຫວຽດນາມກໍຕາມ ແລະການປະຕິບັດຕົວຈິງນັ້ນກໍຄື ຊາວກະສິກອນລາວສາມາດຈູງງົວຂ້າມຊາຍແດນໄປສົ່ງມອບໃຫ້ກັບບັນດາພໍ່ຄ້າຫວຽດນາມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຖິງແ ມ່ນວ່າຈະຖືເປັນການລັກລອບໂດຍຜິດກົດໝາຍກໍຕາມ ແຕ່ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິຢູ່ທີ່ຊາຍແດນລາວຫວຽດນາມເລື້ອຍມາ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ຍົກກໍລະນີທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງວ່າ ລັດວິ ສາຫະກິດການຄ້າຂາເຂົ້າຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊັນສັນຍາກັບບໍລິສັດຢູ່ຫວຽດ ແຕ່ເພິ່ນໃຫ້ເຮົາເອົາສັດໄປກັກຢູ່ໃນຊາຍແດນຫັ້ນ 14 ມື້ ກວດກາສຸຂະພາບບໍ ກວດກາອີ່ຫຍັງໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວຈຶ່ງໃຫ້ອອກ ມັນ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຖືມາດຕະຖານສູງ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າແມ່ນອັນຄືຊູ່ມື້ນີ້ແຫຼະ ແມ່ນປະຊາຊົນເຮົາຈູງນະ ເວົ້າເວົ້າສັບອັນທ້ອງຖິ່ນ ຈູງຂ້າມເວັ້ນອັນໄມ້ກັ້ນໃດ ເວັ້ນໄປໜ້ອຍໜຶ່ງ ຮອດພຸ້ນປັບກະຕີກາປັບໃສ່ເປັນງົວເປັ ນຄວາຍຂອງເພິ່ນໂລດນະ ມັນເປັນອັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເວົ້າແລ້ວ ເວົ້າຄຳແພງດຽວ ແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ສາມາດຈະເປີດເປັນທາງການໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດລາວມີແມ່ພັນງົວມາດຕະຖານພຽງແຕ່ 20,000 ຕົວ ເທົ່ານັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂແລະໂຄຕາຂອງຈີນ ກໍຈະຕ້ອງມີແມ່ພັນງົວຫຼາຍກວ່າ 62,000 ຕົວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງນຳເຂົ້າແມ່ພັນງົວຈາກຕ່າງປະເທດເກີນກວ່າ 42,000 ຕົວໃນປີ 2024 ເ ພື່ອທີ່ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມລະບົບໂຄຕາຂອງຈີນໃຫ້ໄດ້ ໃນອີກບໍ່ເກີນ 3 ປີຂ້າງໜ້າ ແຕ່ວ່າຈະປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ຫຼືບໍ່ນັ້ນກໍຍັງເປັນປັນຫາ ແລະສຳລັບການຄ້າງົວຄວາຍໂດຍຜິດກົດໝາຍຢູ່ ຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບຫວຽດນາມ ກໍຍັງຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລັກລອບສິນຄ້າປະເພດອື່ນໆ ທີ່ການຄວບຄຸມແລະກວດກາລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຍັງບໍ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງແ ທ້ຈິງ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງການລັກລອບແລກປ່ຽນເງິນນອກລະບົບທະນາຄານດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດລາວໄດ້ຍົກກໍລະນີທີ່ແຂວງເຊກອງວ່າ ສັງຄົມມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍໃນແຂວງເຊກອງ ຄືສະກຸນເງິນດົງ ອັ ນນີ້ກໍເວົ້າກັນ ພວກເຮົາກໍບໍ່ໃຫ້ມີໃນຮ້ານແລກປ່ຽນ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາກະມີຄວາມຈຳເປັນ ພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ນະຄອນດານັງ ໃກ້ຫວຽດຫັ້ນແຫຼະ ມີແຕ່ລ້ອຍປາຍ ມັນຕ້ອງມີເວລາບໍ່ສະບາຍບໍ ມີວຽກຈຳເປັນບໍ ໄປວ ຽກທາງການ ກະຕ້ອງໄດ້ຕ້ອງການເງິນດົງ ແຕ່ທະນາຄານບໍ່ມີໃຫ້ ທະນາຄານບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດແຕກ ຄັນບໍ່ແຕກກໍຕ້ອງໄດ້ໄປແຕກນອກ ອັນນີ້ກໍໄດ້ເວົ້າກັນວ່າ ຄັນແຕກນອກຜິດບໍ່ ກໍຄັນໃນຫຼັກການຜິດ ແຕ່ວ່າມັນ ຖືເງິນກີບກໍບໍ່ໄດ້ ໄປວຽກ ຈຳເປັນໄດ້ໄປແຕກ ອັນນີ້ກຳລັງສະເໜີຢູ່ ເພິ່ນກະຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບ ທະນາຄານກໍບໍ່ສາມາດເປີດຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນດົງໄດ້ ໃນປີ 2023 ລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດ ໃ ນມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 1,400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 4 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2022 ໃນນີ້ກໍເປັນການສົ່ງອອກພືດ ແລະຜະລິດຕະພັນຈາກພືດ ໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 1,200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະສົ່ງອອກສັດ ປີກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ ແບ້ ແລະແກະ ໃນມູນຄ່າລວມພຽງ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າລາວຈະໄດ້ໂຄຕາການສົ່ງງົວໄປຈີນເຖິງ 500,000 ຕົວຕໍ່ປີກໍຕາມ ທັງນີ້ກະຊວງການຄ້າຈີນໄດ້ກຳນົດ 12 ເງື່ອນໄຂດ້ວ ຍກັນ ສຳລັບການນຳເຂົ້າງົວຈາກລາວ ຄື ງົວຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ 350 ກິໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີ ຕ້ອງມາຈາກພື້ນທີ່ທີ່ປາສະຈາກພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຕ້ອງລ້ຽງຢູ່ໃນເຂດທ້ອນໂຮມຢ່າງໜ້ອຍ 45 ວັນ ຕ້ອ ງລ້ຽງແຍກເພດ ໃນ 6 ເດືອນຈະຕ້ອງກວດບໍ່ພົບພະຍາດຕິດຕໍ່ທຸກຊະນິດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນສັດ ກວດການຖືພາ ສັກຢາກັນພະຍາດປາກເປື່ອຍ 2 ເຂັມ ຈັດເກັບຕົວຢ່າງແລະວິໄຈພະຍາດເປັນປະຈຳ ຕິດຕາມກາ ນໃຊ້ອາຫານແລະການໃຊ້ຢາກັນພະຍາດ ຄວບຄຸມການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະຕ້ອງກັກສັດ 30 ວັນ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປຈີນ ນອກຈາກນີ້ການຜະລິດທີ່ມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະຂາດເຕັກນິກການຜະ ລິດສະໄໝໃໝ່ ກໍຄືສາເຫດໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວຍັງບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ

But what does two peas in a pod mean? Dan, why didn't Ashley invite Katie to our breakfast meeting tomorrow?
I don't know. I wonder if something's going on between those two.
That would be weird. Katie and Ashley have always been two peas in a pod.
Well, they have had disagreements in the past about grammar. Two peas in a pod is used to describe two people who are very similar to each other. and who get along really well. Don't worry guys, Katie and I are fine.

ພວກມັນໃຫຍ່ພ້ອມໆກັນຢູ່ທາງໃນຝັກ ແຕ່ຄຳວ່າ two peas in a pod ມັນມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດກັນແທ້ ພວກເຮົາລອງໄປຟັງບົດສົນທະນາລະຫວ່າງອານາກັບແດນລອງເບິ່ງເນາະ ບາງທີມັນອາດຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາ ຮູ້ໃຊ້ສຳນວນນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ
Dan, why didn't Ashley invite Katie to our breakfast meeting tomorrow?
Dan

ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ການປະຊຸມອາຫານເຊົ້າຂອງພວກເຮົາອາດຈະຂ້ອນຂ້າງວ່າເຊົ້າເກີນໄປສຳລັບລາວ ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ອື່ນພວກເຮົາຈະມີລາຍງານສາລະຄະດີ ແລະຊີວິດຊາວລ າວໃນຕ່າງແດນມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກວັນຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳ ຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ຄວາມພະຍາຍາມສອງຝ່າຍໃນນາທີສຸດທ້າຍ ເພື່ອເພີ່ມເງິນທຶນທີ່ສຳຄັນທີ່ແນໃສ່ຕອບໂຕ້ຈີນຢູ່ເຂດປາຊີຟິກ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ເຖິ ງແມ່ນວ່າຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອ 95 ຕື້ໂດລາສຳລັບຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະໄຕ້ຫວັນ ຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າກໍຕາມ ການຕໍ່ອາຍຸຂໍ້ຕົກລົງ 20 ປີທີ່ເອີ້ນວ່າ Compacts of Free Association ຫຼື COFA ໄດ້ລົງນາມໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ເງິນ 7 ຕື້ໂດລາເ ພື່ອເປັນງົບປະມານ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາເສັ້ນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປໜ້າ ຂ້າງໜ້າໃນສະພາສະຫະລັດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາໄດ້ພະຍາຍາມເພີ່ມເງິນທຶນສຳລັບໂຄຟາເຂົ້າໃນຊຸດການຊ່ວ ຍເຫຼືອ ແຕ່ບໍ່ມີການພິຈາລະນາການແກ້ໄຂຕໍ່ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ກ່ອນການຮັບຮອງເອົາໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ຄວາມອຸກອັ່ງໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຫຼ້າຊ້າໃນການຜ່ານງົບປະມານແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນໃນສາມລັ ດທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຄື ປາລາວ ໄມໂກຣເນເຊຍ ແລະ ໝູ່ເກາະມາຊອລ ທຸກໆມື້ ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃຫ້ເຂົ້າໄປສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນ ໃຫ້ກັບເປົ້າໝາຍຂອງ CCP ຫຼື ພັກຄອມມິວນິດຈີນ ແລະ ຜູ້ນຳຢູ່ທີ່ນີ້ ບາງ ຄົນໄດ້ເຮັດທຸລະກິດກັບ ສປປ ຈີນ ຫຼື PRC ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ ໂດຍຍອມແລກກັບການປ່ຽນແປງພັນທະມິດ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນຈາກການເສຍສະຫຼະໄຕ້ຫວັນ ປະທາ ນາທິບໍດີຂອງປາ ປາລາວ ທ່ານ ຊູຣານເຈວ ວິບ ຈູເນຍ ຂຽນໃນຈົດໝາຍທີ່ VOA ໄດ້ຮັບ ແລະ ຖືກສົ່ງເຖິງສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ພຸດທະສອນ ກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນການຍິງລູກສອນ ໄຟຄຣູສຈຳນວນໜຶ່ງ ອອກໃສ່ທະເລທາງກ້ຳຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງອາວຸດຊະນິດດັ່ງກ່າວຄັ້ງທີ 5 ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງການຂ່າ ວ AP ຄະນະເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆໃນທັນທີເທື່ອ ກ່ຽວກັບຈຳນວນຂອງລູກສອນໄຟທີ່ໄດ້ຍິງ ແລະ ມີໄລຍະທາງໄກປານໃດ ທີ່ລູກສອນໄຟເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ບິນ ການຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟເທື່ອທີ 6 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອພາຍໃນປີນີ້ ເຊິ່ງລວມທັງການຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະປານກາງ ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແທ່ງເທື່ອທຳອິດຂອງປະເທດ ເມື່ອວັນທີ 14 ມັງກອນ ຄວາ ມເຄັ່ງຕຶງໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ຫຼັງຈາກຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອເລັ່ງລັດການສະແດງອາວຸດ ຈົບຂ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ພຸດທະສອນ ພ້ອມດ້ວຍໄພສານ ຜູ້ກຳກັ ບລາຍການ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາທ່ານໄປກ່ອນໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ແລະ ຈະກັບຄືນມາພົບທ່ານອີກມື້ອື່ນ ເວລາ 7 ໂມງເຄິ່ງ ຫາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ແລະ ທ່ ານສາມາດຮັບຟັງໄດ້ເຊັ່ນກັນທີ່